رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! قۇربان ھېيت بايرىمىمىزغا مۇبارەك بولسۇن! يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇن قۇربان ھېيت كۈنىدىكى بىر سائەتلىك ئاڭلىتىشىمىزنى ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك قىسقا خەۋەرلەردىن باشلايمىز. بۈگۈنكى خەۋەرلەرنى مۇخبىرىمىز جەۋلان تەييارلىدى.
بۇ يىل ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنى بولىدىغان قۇربان ھېيت مۇناسىۋىتى بىلەن

ئامېرىكا تارىخىدا تۇنجى بولۇپ مۇئاۋىن پرېزىدېنتنىڭ ئۆيىدە قۇربان ھېيتلىق زىياپەت بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېن ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە يەتتىنچى كۈنى تىۋىتتېر سۆزى يوللاپ بارلىق مۇسۇلمانلارنىڭ ئىتتىپاقلىق قېرىنداشلىق ۋە خۇشاللىق بايرىمى بولغان قۇربان ھېيتىنى تەبرىكلەيمەن ھەجگە بارغان مۇسۇلمانلارغا گۈزەل تىلەكلىرىمنى يوللايمەن ھېيتىڭلارغا مۇبارەك بولسۇن ھەجىڭلار مەقبۇل بولسۇن دېگەن

ئۇ سۆزىدە ئۆزىنىڭ ياپونىيىنىڭ سىياسىي سەھنىسىگە چىقىشىغا ئىلھام ۋە مەدەت بەرگەن يىراق يېقىندىن قوللاپ كېلىۋاتقان ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىغا رەھمەت ئېيتىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنى ئامېرىكىدىكى بارلىق مۇسۇلمانلار جۈملىدىن ئامېرىكىنىڭ ھەر قايسى شتاتلىرىدىكى ئۇيغۇرلار مۇسۇلمانلارنىڭ مۇقەددەس بايرىمى بولغان قۇربان ھېيتنى كۈتۈۋالدى يىللاردىن بۇيان ئامېرىكىنىڭ ھەر قايسى شتاتلىرىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار ئۆزلىرى تۇرۇشلۇق جايلاردىكى مەسچىتلەردە باشقا مۇسۇلمانلار بىلەن بىرلىكتە ھېيت نامىزى ئوقۇپ كەلگەن بولسا، ئۇيغۇرلار بىر قەدەر توپلىشىپ ئولتۇراقلاشقان ۋىرجىنىيە شتاتىدىكى ئۇيغۇرلار بىر يەرگە جەم بولۇپ ناماز ئوقۇپ، تەبلىغ ئاڭلاپ، يۇرتلىرىنى سېغىنىش ئىچىدە مۇبارەك ھېيتنى تەبرىكلەپ كەلمەكتە. بۇ يىلمۇ ۋىرجىنىيە شتاتىدىكى ئۇيغۇرلار فېرفاكس رايونىدىكى، ۋان دىك باغچىسىدا جامائەت بولۇپ ھېيت نامىزىنى ئوقۇدى. نامازدىن كېيىن جامائەت ۋەتەندىكى ئۇرۇق-تۇغقانلىرىنىڭ تىنچ-ئامانلىقى، بەخت-سائادىتى ئۈچۈن دۇئا قىلدى. نامازدىن چىقىپ بىر-بىرى بىلەن ھېيتلىق سالاملىشىپ، ھال-مۇڭ بولۇشۇپ، جامائەت ئۈچۈن تەييارلانغان ھېيتلىق يېمەكلىكلەرگە ئېغىز تېگىپ، بۇ مۇبارەك بايرامنى تەبرىكلەشتى. مەلۇم بولغىنىدەك، يىللاردىن بېرى ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ھېيت گويا ماتەمگە ئايلانغان بولۇپ، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر رايونىدا مىللىي بايرامنى يوق قىلىشقا، ياكى سۇسلاشتۇرۇشقا ئۇرۇنۇپ كەلمەكتە ئىدى. بۇ يىلقى قۇربان ھېيتنىڭ ئالدىدىمۇ خىتاي دائىرىلىرى تاڭزۇڭزا بايرىمىنى داغدۇغىلىق تەبرىكلەش پائالىيەتلىرىنى ئۆتكۈزگەن. ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ۋە مىللىي مەۋجۇتلۇقى يوق قىلىنىش خەۋپىگە دۇچ كەلگەن بۇ ۋەزىيەتتە مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ئۆزلىرىنىڭ دىنىي ۋە مىللىي بايراملىرىنى داغدۇغىلىق تەبرىكلەپ، ئۆزلىرىگە خاس مەۋجۇتلۇقىنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن تىرىشىپ كەلمەكتە.
ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە يەتتىنچى كۈنى خىتايچە تەڭرىتاغ ۋە شىنجاڭ گېزىتى تورى قۇربان ھېيتقا مۇناسىۋەتلىك بىر خەۋەردىن چىقارغان بولۇپ ھېيت ھارپىسىدا ئۇيغۇر رايونىدا تەمىنلەشنىڭ يېتەرلىك مال باھاسىنىڭ مۇقىم ئىكەنلىكى ئىنسانلارنىڭ ياخشى يەپ ئىچىشىگە كاپالەتلىك قىلىنغانلىقى تەشۋىق قىلىنغان ئۇنىڭ ئالدىدىكى كۈنلەردە ئۇيغۇر رايونىدا تاڭزۇڭزا بايرىمىنىڭ داغدۇغىلىق ئۆتكۈزۈلۈۋاتقانلىقى بۇ بايرام مۇناسىۋىتى بىلەن ئۇيغۇر رايونىغا كۆپلەپ خىتاي ساياھەتچىلىرى كەلگەنلىكى خەۋەر قىلىنغانىدى خىتاي كۈندىلىك گېزىتى تورىنىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى ئىيۇن كۈنى چىقارغان خەۋىرىدە جۇڭخۇا مىللەتلىرىنىڭ ئىلغار ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنى ئەۋج ئالدۇرۇش خەلق ئاممىسىغا ئەنئەنىۋى بايراملارنىڭ سېھرىي كۈچىنى ھېس قىلدۇرۇش ئۈچۈن ئاپتونوم رايونلۇق تەشۋىقات بۆلۈمى گۇما ناھىيەسىدە بىزنىڭ بايرام تاڭ زوڭزا ناملىق ناخشا ئۇسسۇل ۋە زوڭزا يېيىش پائالىيىتى ئۆتكۈزگەن يىللاردىن بېرى ئۇيغۇر رايونىدا خىتاينىڭ ھەر خىل بايراملىرىنى ساياھەتچىلىك ۋە تەشۋىقات شەكلىدە داغدۇغىلىق ئۆتكۈزۈش قانات يايدۇرۇلۇۋاتقان بولۇپ روزى ھېيت قۇربان ھېيت نورۇز قاتارلىق بايراملار چەتكە قېقىلغان ياكى ئۇ بايراملارنىڭ دىنىي مىللىي كىملىكىگە ئائىت ئالاھىدىلىكلىرى يوق قىلىنغان مىللىي بايراملار بىر مىللەتنىڭ ئېتنىك ۋە مەدەنىيەت ئالاھىدىلىكى مۇجەسسەم بولغان ۋە ئۇنى ساقلاپ تۇرىدىغان مۇھىم ئامىل بولۇپ ئامېرىكىلىق ئانتروپولوگ ۋە ئۇيغۇرشۇناس دوكتور دەررىن بايلېر بۇ ھەقتە رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە خىتاينىڭ قانداقتۇر مەدەنىيەت ۋە ساياھەتچىلىكنى ئىلگىرى سۈرۈشى ئۇيغۇر دىيارىنى تولۇق مۇستەملىكە قىلىشىنىڭ

تەرەققىياتقا ھەم ساياھەتكە ئوچۇق ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرۈش بىلەن بىرلىكتە، زىيارەتچىلەرگە بېلەت سېتىلىدىغانلىقىنىمۇ دەلىللىدى. يەنە بىر خادىم بولسا، ھېيتگاھ مەسچىتىنىڭ خېلى بۇرۇنلا مۇزېيغا ئۆزگەرتىلىپ بولغانلىقىنى ئەسكەرتتى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پىروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئۇيغۇر ئېلىدىكى بىر ساياھەت شىركىتىنىڭ ئېلانىدىن مەلۇم بولغان مەزكۇر ئۇچۇردا، ھېيتگاھ مەسچىتىنى زىيارەت قىلغۇچىلاردىن ياش گۇرۇپپىلىرى بويىچە يىگىرمە ۋە قىرىق يۈەندىن ھەق ئېلىنىدىغانلىقى، يېشى ئاتمىش بەشتىن ھالقىغانلارنىڭ بولسا ھەقسىز زىيارەت قىلىدىغانلىقى ئەسكەرتىلگەن خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلىدىن ئېتىبارەن ئاساسىي جامائىتىدىن ئايرىلىپ قالغان بۇ مەسچىتنى خىتاي دائىرىلىرى پەقەت تەشۋىقاتچىلىقتا ئېھتىياجى چۈشكەندىلا ئاز بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ ئىبادەت قىلىشىغا ئېچىپ بەرگەن ئەمما سىياسىي ۋەزىيەتتىكى جىددىيچىلىك سەۋەبىدىن كىشىلەر مەسچىتكە كىرىشكە پېتىنالمىغان ئەھۋال ئاستىدا ئۆزلىرى ئادەم تەشكىللەپ سۈنئىي ئىبادەت سەھنىلىرىنى ھازىرلىغانىدى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىكى مەزكۇر ئۇچۇرغا چۈشكەن ئىنكاسلاردا ھېيتگاھ مەسچىتىنىڭ ئەمەلىيەتتە موزېيغا ئايلاندۇرۇلۇپ بولغانلىقى ۋە مەسچىتنىڭ ئىبادەتتىن توختىغانلىقى ھەققىدە پەرەز ۋە پىكىرلەر ئوتتۇرىغا قويۇلغان قەشقەر مەدەنىيەت بازىرىدىكى بىر باشقۇرغۇچى خادىم ھېيتگاھ مەسچىتىنىڭ ئوچۇق ئىكەنلىكى ساياھەتچىلەرنىڭ زىيارەت قىلالايدىغانلىقىنى بايان قىلدى. بىز ئۇنىڭدىن كىشىلەرنىڭ بۇ مەسچىتتە ئىبادەت قىلىشىغا رۇخسەت بار يوقلۇقىنى سورىغىنىمىزدا ئۇ بۇ ھەقتە ئالاقىدار ھۆكۈمەت ئورگانلىرىدىن مەلۇمات ئېلىشىمىزنى تەۋسىيە قىلدى. تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان قەشقەر بازار ئىچىدىكى بىر ساقچىخانا خادىمى ھېيتگاھ مەسچىتىنىڭ ساياھەتكە ئوچۇق ئىكەنلىكىنى ئەمما مەسچىتتە ئىبادەت قىلىدىغانلارنىڭ يوق ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالدى.

ھازىرامدا بۇ ساياھەتچىلەرگە بېلەت ساتقان بولغاندىكىن ئۇيەردە ناماز ئوقۇلمايدۇ بۇ ناماز ئوقۇشقا رۇخسەت قىلىنمايدۇ شۇنداقمۇ
بدېتېنىڭ سابىق كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باشلېت خانىم ئۆتكەن يىلى ئۇيغۇر ئېلىنى زىيارەت قىلغان چېغىدا ھېيتگاھ مەسچىتىدە مەسچىتنىڭ ئىمامى مەمەت جۈمە بىلەن كۆرۈشكەن

پەردازلىغان. ئۇنىڭ ئېسىلغىنىغا خېلى ئۇزۇن بولغان ۋىۋىسكا. بۇ ئاپتاپ ۋە يامغۇر، بورانلىردا بۇ ئاقىرىپ خېتى پەقەتلا ئوقۇنالمايدىغان ھالەت كېلىپ قالغانلىقى ئۈچۈن بىز ئۇنى يەنە چىرايلىق نەقىشلەپ، سىر بېرىپ، يەنە خېتىنى جايىغا يېزىپ، بىز يەنە ئىچىگە ئېسىپ قويدۇق. نېمىشقا دېسە، ئاشۇنداق بوران. ۋە يامغۇرلىرىدىن پانالىنىش ئۈچۈن ئىچىگە بىخەتەر تۇرۇشلۇقىنى ئىچىگە مەزكۇر خادىم خەلقئارا خەۋەرلەردىكى بۇ ئۇچۇرلارنى ئەسلەتكىنىمىزدە بۇ ھەقتە ساياھەت شىركەتلىرىدىن مەلۇمات سورىشىمىزنى تەۋسىيە قىلدى بۇ ئىككى يىلنىڭ ئالدىدا بۇ مەمەت جۈمە دېگەن بۇ مەسچىتنىڭ ئىمامى بۇ ناماز ئوقۇشقا بولىدۇ بۇ دېگەن

بۇنداق بولۇشنىڭ سەۋەبى شۇ ھۆكۈمەت تەستىقلىغان ئادەمدىن باشقىلار كىرىشكە بولمايدۇ دەپ بولۇۋاتقان ئىشمۇ ياكى بىراز بىر قانچە يىلدىن كېيىن بوشاتقاندىن كېيىن خەق كىرىشكە جاسارەت قىلالمىغانلىقى ئۈچۈن ھۆكۈمەت تەشكىللەۋاتقان گەپمۇ مەمەت جۈمە ئەينى چاغدا يەنە مەسچىتتە كىشىلەرنىڭ نېمە ئۈچۈن ئاز ئىكەنلىكىگە جاۋابەن كىشىلەرنىڭ خىزمەت بىلەن ئالدىراش ئىكەنلىكى ۋە قىممەت قاراشلىرىدا ئۆزگىرىش بولغانلىقىنى

ئالاقىدار خادىملار ھېيتگاھ مەسچىتىنىڭ ساياھەتكە ئوچۇق ئىكەنلىكىنى تېز ۋە ھاياجان بىلەن بىلدۈرسىمۇ ئەمما ئىبادەتكە قانداق ئىكەنلىكى ھەققىدىكى سوئالىمىزغا جاۋاب بېرىشتىن ئۆزلىرىنى قاچۇردى قەشقەر ۋىلايەتلىك مەدەنىيەت ۋە تەنتەربىيە ئىدارىسى خادىمى ھېيتگاھنىڭ بىر خاتىرە سارىيى ئىكەنلىكى ۋە زىيارەتكە ئوچۇق ئىكەنلىكىنى تەكىتلەش بىلەن بىرلىكتە ھېيتگاھنىڭ ھەم مۇزېي ھەم مەسچىت ئورنىدا ئىشلىتىلىۋاتقانلىقىنى

نەق مەيدان كۆرۈنۈشلىرى بىلەن كۆرسەتكەن.

ئىلگىرىلەپ سورىغان سوئالىمىزغا جاۋابەن مەسچىتتە يەرلىك ئاھالىلەرنىڭ ھەر ھەپتىسى ناماز ئوقۇيدىغانلىقىنىمۇ ئەسكەرتىپ ئۆتتى. توردىكى ئىنكاسلاردا ھېيتگاھ مەسچىتىنىڭ فۇنكسىيەسىنى ئاساسىي جەھەتتىن يوقىتىپ خىتاينىڭ تەشۋىقاتى ۋە ئىقتىسادىي مەنپەئەتى ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغان سەيلىگاھ ۋە مۇزېيغا ئايلىنىپ قالغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلمەكتە

كانادادىكى ئۇيغۇر ھەقلىرىنى ھىمايە قىلىش قۇرۇلۇشىنىڭ ئىجراىيە دىرېكتورى مەمەت توختى ئەپەندى كانادادىكى ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ ئۆزلىرى سېتىۋالغان مەسچىتلەردە بىرلىكتە ھېيت نامىزى ئوقۇپ قۇربان ھېيتنى باشلىۋەتكەنلىكىنى ئېيتتى كانادادا ئەملاك ساتقاندا سېتىۋېلىنغان ئىككى مەسچىت بار بىرسى تورونتودا ئۇ چوڭ تۆت بەش يۈز ئادەم ناماز ئوقالىغىدەك چوڭ مەسچىت ئۇ تورونتودىكى جامائەت دېگەن شۇ يەرگە توپلىشىپ ئەتراپىدىكى تورونتو ئەتراپىدىكى كىچىك شەھەرلەردىن بولۇپ ھەرھالدا ئەڭ ئاز بەش ئالتە يۈز ئادەم بىللە ناماز ئوقۇيدۇ ئۇ يەردە بايرامنى شۇ يەردە قىلدى بىز ئوتاۋادا بولغاچقا ئوتاۋادىمۇ ئۆزىمىزنىڭ سېتىپ ئالغان ھەم مەدەنىيەت مەركىزى ھەم شۇ جۈمە ئوقۇيدىغان تولۇق نېمىلىك بىر جامىمىز بار ئۇيغۇر ئىمام بىلەن بىز ئوتاۋادىكى بايرامنى شۇ ئوتاۋادىكى ئۇيغۇر جامىسىدا ئۇيغۇر مەركىزىدە نامىزىمىزنى ئوقۇدۇق تەبلىغىمىزنى ئۇيغۇرچە ئاڭلىدۇق كىچىك بالىلىرىمىزغا ئۇيغۇرچە مۇشۇ ھېيت بايرامنىڭ قانداقلىقىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن شۇ ساڭزىلار تەييارلىنىپ نامازدىن كېيىن داستىخانلار سېلىنىپ دېگەندەك ھېيتلاشقان بولدۇق كەلگەنلەر ئاياللار ھەممىسى ئەتلەس كىيىملەر بىلەن كەپتۇ ئەنىڭدىن كېيىن ئوغۇللار ئەرلەر ھەممىسى دوپپا بىلەن مىللىي كىيىم كېچەكلىرىمىز بىلەن ئۆزىمىزنىڭ ئۇيغۇر مەسچىتىدە ئۇيغۇرچە خۇتبە بىلەن ناماز ئوقۇپ ئۇيغۇرچە سالاملىشىپ ئۇيغۇرچە ھېيتلاپ شۇنداق ھېلىقى ۋەتەننىڭ بىر مەلۇم بىر يېرىدە ئولتارغان بىر جامائەتتەك شۇنداق ياخشى ھېيتلىدۇق تورونتودا جىق ئەتراپتىكى ئۇيغۇرلار ئەمما ئوتاۋادىمۇ شۇنداق بولسىمۇ، باشقا مىللەتلەردىنمۇ ئازراق كەپتۇ، شۇ كىچىك بالىلار بىلەن بىراپ ئوتاۋادىمۇ بىرەر يۈزگە يېقىن ئادەم كېلىپ بۈگۈن ھېيت نامىزىنى چىرايلىق ئۆتكۈزۈپ بايرىمىمىزنى باشلىۋەتتۇق. پۈتۈن دۇنيادىكى قېرىنداشلارنىڭ ھېيت بايرىمىنى مۇبارەكلەيمىز، تەبرىكلەيمىز، جانابى ئاللا خاتىرجەملىك، خۇشاللىق ۋە ئامانلىق ئىچىدە ھېيت ئۆتكۈزگىلى نېسىپ قىلسۇن ھەممىمىزگە. كانادادىكى ئۇيغۇرلار ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى تورونتو شەھەر ئەتراپىدىكى بىر يۈز قىرىق سەككىز يىللىق بىر كاتولىك چېركاۋىنى سېتىۋېلىپ ئۇنى ئۇيغۇرلارنىڭ رەسمىي ئىسلام ۋە مەدەنىيەت مەركىزىگە ئايلاندۇرغان ئىدى ئىگىلىشىمىزچە ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر جامائىتىمۇ ئەر ئايال بالا چاقىلار يىغىلىشىپ بىرلىكتە ھېيت نامىزى ئوقۇشقان ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن ئۆزئارا ھېيتلىق پەتىلەشلەرنى باشلىۋەتكەن پەتىلەش قۇربان ھېيتتىكى مۇھىم مەزمۇنلارنىڭ بىرى بولۇپ ئادەتتە چوڭلار ئۇرۇق تۇغقانلار دوست يارەنلەر قولۇم قوشنىلار بولۇپمۇ يېقىندا مۇسىبەتلىك بولۇپ قالغانلار ئېغىر كېسەللەر ياكى يوقسۇزلارنىڭ ئۆيلىرىنى پەتىلەيدۇ ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا تارقالغان قۇربان ھېيتقا ئائىت ئۇچۇرلارغا قارىغاندا تۈركىيىدە قازاقىستان قاتارلىق ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىدە ۋە گوللاندىيە قاتارلىق ياۋروپا دۆلەتلىرىدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇر جامائەتلىرىمۇ قۇربان ھېيتنى تۈرلۈك پائالىيەتلەر بىلەن كۈتۈۋالغان ئۇيغۇرلارنىڭ ھېيت ئايەملىرىدىكى كۆڭۈل ئېچىش پائالىيەتلىرى ئارىسىدا ئەڭ ئۆزگىچىلىككە ئىگە بولغان كۆڭۈل ئېچىش پائالىيەتلىرىنىڭ بىرى روزى ھېيت ۋە قۇربان ھېيتتا ئوينىلىدىغان ساما ئۇسسۇلىدۇر مۇھاجىرەتتە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار ئۆزلىرى تۇرۇشلۇق يەرلەردىكى جامائەتنىڭ ئاز كۆپلۈكىگە قاراپ ساما ئۇسسۇلىدىن باشقا سەنئەت پائالىيەتلىرى ئارقىلىقمۇ ئۆزلىرىنىڭ ھېيتلىق خۇشاللىقىنى ئىپادىلەشكەن مۇھاجىرەتتە ياشاۋاتقان ئۇيغۇر سەنئەتكارلارمۇ ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا ئۆزلىرىنىڭ ناخشا مۇزىكىلىرىنى ھەمبەھرىلەش ئارقىلىق خەلقىنىڭ قۇربان ھېيتىنى تەبرىكلىگەن قازاقىستانلىق ئۇيغۇر سەنئەتكار سانىيەم ئىسمائىل ئۆزىنىڭ يېڭى ئىجاد قىلغان ۋەتىنىم سەن ناملىق ناخشىسىنى مۇشۇ قۇربان ھېيت كۈنى خەلقى بىلەن يۈز كۆرۈشتۈرگەن

ئۇ بۇ ھەقتە رادىيومىزغا سۆز قىلىپ مۇنداق دېدى. بارچە رادىيو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار قۇربان ھېيتىڭلار مۇبارەك بولسۇن. ھەممىمىزگە ياخشىلىق تىلەيمەن، بالىلىرىمىز ئامان بولسۇن. ۋەتىنىم سەن دېگەن ناخشامنىڭ قىسقىچە ھېكايىسىنى دەپ ئۆتەي. بىز ۋەتەندىن قايتىپ كەلگىنىمىزگە بەش يىل بولدى، بەش يىل. قۇربان ھېيتنى بىز دائىم ساقلايدىغان، ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان بايراملارنىڭ بىرى. شۇنىڭغا مۇشۇ كۈنى دائىم كۆڭلۈم يېرىم بولۇپ، ۋەتەننى سېغىنىپ، ئۈرۈمچىلەرنى سېغىنىپ كېتىمەن. شۇنىڭغا. ۋاقتىم يەتكەندە ئۆزۈمنىڭ ئىجادىيەتلىرىمنى يازغان ۋاقىتتا ۋەتەندىن باشقا كۆز ئالدىمغا ھېچ نەرسە كەلمەيدىدە شۇڭا بۇ ناخشىنى بىر سوۋغا رېتىدە يازغىنىمنىڭ سەۋەبى ھەممىمىز ۋەتەن ئۈچۈن قۇربان بوغۇمىز بار ھەممىمىزنىڭ كۆڭلى يېرىم بىراق شۇنداق ھالەتتە تۇرغان بولساقمۇ ئالاھىدە باشقا مىللەتكە ئوخشىمايدىغان بىر كۈچىمىز باردا بىزنىڭ شۇنىڭغا مۇشۇ تېكىستنى ئاڭلىغان بولساڭلار قېرىنداشلار مەن دېگىنىم ئەمەس خۇددى ھەرقانداق ئۇيغۇر مۇشۇ گەپنى دەيدىغانغا تەييا دېگەندەك بىر ھەممىمىزنىڭ نامىدىن مۇشۇ ناخشىنى يازغانتىم شۇڭا مۇشۇ ناخشامنى ھەممىڭلارنىڭ قۇلىقىدا ھەممىڭلارنىڭ يۈرىكىدە بولغان بولسا دېگەن بىر ئۈمىدىم بار ياقتۇرۇپ ئاڭلىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمەن ھەممىمىز ۋەتەننى تەڭ ئورتاق سېغىندۇق شۇنىڭغا دۇئا قىلايلى ھەممىمىز ئاللا خالىسا ھەممىمىز ۋەتەندە قۇربان ھېيت بايراملىرىدا ھەم باشقا بايراملاردا بىللە جەم بولۇشىمىزنى ئاللادىن تىلەيلى دېگىنىم

چوقۇم بايرام مۇناسىۋەت كەلگەن ۋاقىتتا مەيلى تۇغۇلغان كۈن مەيلى ئەللەي ناخشىسى بولسۇن يارىتىپ تۇرۇشىمىز كېرەكتە ناخشىلارنى چۈنكى فرانسىيە تۇرۇۋاتقان سازەندىلەر بەك جىق مەسىلەن ئامېرىكا تۇرۇۋاتقان سازەندىلەر بەك جىق قازاقىستاندا تۇرۇۋاتقان بالىلار بەك جىق ھەممىمىز دېمەك مۇشۇنداق بايراملاردا بىرىمىز خۇشال ناخشىلارنى ياراتساق بىرىمىز مەسىلەن تەربىيە ھېكمىتى بار ناخشىلارنى ياراتساق دېگەندەك شۇڭا بەك مۇھىم نەرسە بۇ سەنئەتكارلار بىر خىل باشقا كەسىپكە قارىغاندا بىز خەلقىمىزنىڭ ئالدىغا بەك كۆپرەك چىقىمىز ئەمەسمۇ شۇنىڭغا بىز خەلقىمىزنىڭ روھى كەيپىياتىنى تېخىمۇ ياخشى قىلىشىمىز ئۈچۈن بەكرەك مۇقامدىكى ناخشىلارنى خەلق ناخشىلارنى يېڭىچە قىلىپ ئۇسلۇبتا خەلقىمىزگە سۇنغان بولساق تېخىمۇ گۈلنىڭ ئۈستىگە گۈل بولاتتى دەپ ئويلايمەن ئۇ يەنە ئاخىرىدا پۈتۈن دۇنيادىكى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ قۇربان ھېيتىنى سەمىمىي يۈرەك سۆزلىرى بىلەن تەبرىكلىدى مېنىڭ ئاۋازىمنى ئاڭلاۋاتقان، مېنىڭ ناخشىلىرىمنى ياقتۇرۇپ ئاڭلايدىغان قېرىنداشلار، مەن ئىشىنىمەنكى، ئاللا بىزنى بەك ياخشى كۆرىدۇ. ئاللا خالىسا ۋەتىنىمىزگە ئىگە بولىمىز، كۆپرەك دۇئا قىلايلى، بايراملىرىمىزنى ھەرگىز ئۇنتۇمايلى، نەدىلا بولساق بالىلىرىمىز ئۇ بىزنىڭ كېلەچىكىمىز، بىزنىڭ ۋەتىنىمىزنىڭ كېلەچىكى، شۇنىڭغا بالىلىرىمىزغا تەربىيە، ئۆرپ-ئادەت، ھەممىنى ئاشۇ كىيىم-كېچىكىمىزدىن تارتىپ، ناخشىلىرىمىزدىن تارتىپ سىڭدۈرۈۋېتەيلى، ئۇيغۇر دېگەن مىللەت دۇنيادىكى ئەڭ چىرايلىق مىللەت بىزنى ئۇيغۇر قىلىپ ياراتتى شۇنىڭغا نەدىلا بولساق ئامان بولايلى ياخشىلىق قىلايلى ھەم ۋەتىنىمىزنى يىگىرمە تۆت سائەتنىڭ ئىچىدە قانچىلىك سېكۇنت بولسا ئويلاپ تۇرايلى ئەزىز قېرىنداشلار يەنە بىر قېتىم قۇربان ھېيتىڭلار مۇبارەك بولسۇن

پۈتكۈل دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنىڭ مۇقەددەس بايرىمى بولغان بۇ يىلقى قۇربان ھېيتنىڭ بىرىنچى كۈنىدە، تۈركىيە دىنىي ئىشلار ئىدارىسىنىڭ باشلىقى ئالى ئەرباش ئەپەندىنىڭ مەككىدە قىلغان دۇئاسىدا ئۇيغۇرلارنى تىلغا ئېلىشى تۈركىيە تاراتقۇلىرىنىڭ دىققىتىنى قوزغىدى. ئۇندىن باشقا، يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇن كۈنى تۈركىيەدە ئۆتكۈزۈلگەن قۇربان ھېيت نامىزىدىمۇ ئۇيغۇرلار ئۈچۈن دۇئا قىلىنغان. تۈركىيەدىكى قۇربان ھېيت پائالىيەتلىرى ھەققىدىكى تەپسىلاتلارنى ئەنقەرەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر. قۇربان ھېيتنىڭ بىرىنچى كۈنى تۈركىيە دىنىي ئىشلار ئىدارىسىنىڭ باشلىقى پروفېسسور دوكتور ئالى ئەرباش ئەپەندى مەككىنىڭ ئارافات دېگەن جايىدا ھەج ئىبادىتىنى بېجا كەلتۈرۈۋاتقان ھاجىلار بىلەن بىللە دۇنيادىكى ئېزىلىۋاتقان مەزلۇملار ئۈچۈن قىلغان دۇئاسىدا ئۇيغۇرلارنىمۇ تىلغا ئالدى. تۈركىيەدىن مەككىگە ھەجگە بارغان سەكسەن سەككىز مىڭ ھاجىغا باشلامچىلىق قىلىۋاتقان پروفېسسور ئالى ئەرباش ئەپەندى دۇئاسىدا، بىز زالىملارنىڭ شەرقىي تۈركىستانلىقلارغا قىلىۋاتقان زۇلۇمىنى توسالمىدۇق، سەن توسقىن ئاللاھىم، دېدى. ئۇ يەنە دۇئاسىدا.

روھىنگادىن كەشمىرگىچە، پەلەستىندىن شەرقىي تۈركىستانغىچە بولغان مەزلۇملار دىيارىدا زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقان بىگۇناھ كىشىلەرنى قۇتقۇزغىن خۇدايىم. تۈركىيە دىنىي ئىشلار ئىدارىسىنىڭ باشلىقى مەككىدىكى ئارافات تېغىدا بۇ دۇئانى قىلغاندا، تۈركىي دۆلەتلىرى تەشكىلاتىنىڭ ئاقساقىلى، سابىق باش مىنىستىر بىنالى يىلدىرىم باشچىلىقىدىكى بىر قىسىم تۈركىيە رەھبەرلىرىمۇ نەق مەيداندا بار ئىدى. تۈركىيە دۆلەت تېلېۋىزىيەسى بىلەن ئەلجەزىرە تېلېۋىزىيەسى مەزكۇر نۇتۇقنى نەق مەيداندىن تارقاتتى. بۈگۈن، يەنى يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇن كۈنى تۈركىيەنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى قۇربان ھېيت نامىزىدىمۇ ئۇيغۇرلار ئۈچۈن دۇئا قىلىندى. بەزى داڭلىق دىنىي ئۆلىمالار ۋە زىيالىيلارمۇ ئۇيغۇرلار ئۈچۈن دۇئا قىلدى. بۇلاردىن بىرى تونۇلغان دىنىي ئەرباب مۇھەممەد ئىمىن يىلدىرىم ئەپەندىمۇ تېلېۋىزىيە قاناللىرىدا تارقىتىلغان ھېيت دۇئاسىدە ئۇيغۇرلارنى تىلغا ئالدى. ئۇ مۇنداق دېدى. چاغىن مازلۇملارى ئولان دوغۇ تۈركىستانداكى كاردەشلەرىمىز ئىچىن سانا ئەللەرىمىزى ئاچتىك. شەرقىي تۈركىستاندىكى مەزلۇم قېرىنداشلىرىمىز ئۈچۈنمۇ قولىمىزنى ئېچىپ دۇئا قىلىۋاتىمىز. نۇرغۇن ئۇيغۇرلار ئاتا- ئانا، ئۇرۇق- تۇغقانلىرىنىڭ ھەسرەت ئوتىدا ھېيت ئۆتكۈزۈۋاتىدۇ. خۇدايىم مۇسۇلمان شەرقىي تۈركىستان خەلقىگە ياردەم قىل. زالىملارنى يوق قىلغىن. تۈركىيەدە مىليونلىغان كىشىلەر ئۆز يۇرتلىرىغا قايتىپ، ئۇرۇق- تۇغقانلىرى بىلەن جەم بولۇپ ھېيت نامىزى ئوقۇۋاتقان، ۋەتىنى ۋە مىللىتى ئۈچۈن جېنىنى پىدا قىلغان شېھىتلىرىنىڭ ۋە ئالەمدىن ئۆتكەن يېقىنلىرىنىڭ قەبرىسى بېشىدا دۇئا قىلىپ، قۇربانلىق قويلارنى سويۇۋاتقان شۇ پەيتلەردە تۈركىيەدىكى ئۇيغۇرلارمۇ بۇ يىللىق قۇربان ھېيتنى ئېغىر كەيپىيات ئىلكىدە كۈتۈۋالدى. ئۇلار ھېيت نامىزىنى ئوقۇپ، قۇربانلىقلىرىنى سويۇپ، ئالەمدىن ئۆتكەنلەرنىڭ قەبرىسىگە بېرىپ زىيارەت قىلىپ ھېيت باشلىدى.

تۈركىيە دۆلەتلىك رادىيو تېلېۋىزىيە ئىدارىسى تۈركىيەنىڭ ئاۋازى رادىيوسىدا مۇخبىر بولۇپ ئىشلەۋاتقان مىركامىل قەشقەرلى ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ئەنقەرەدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ قۇربان ھېيت ئۆتكۈزۈش ئەھۋالى توغرىسىدا مەلۇمات بەردى.
بۈگۈن ئاساسەن شۇ ئەنقەرەدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ھەممىمىز شۇ قۇربانلىقلىرىمىز ئەتىگەنياق شۇ قۇربانلىق قىلىمىز، گۆش پارچىلاپ تارقىتىدىغان يەرگە تارقىتىپ قىلىمىز دەپ مۇشۇ ئىشلىرى بىلەن ئاساسەن مۇشۇ.

ئابدۇرېشىت ئابدۇلخەمەت ئەپەندى ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇيغۇر ئەنئەنىسى بويىچە قۇربان ھېيتنى ئۆتكۈزۈۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى.
تۈركىيەدىكى نۇرغۇن تەشكىلاتلار ھېيتلىشىش پائالىيەتلىرىنى ئورۇنلاشتۇرۇپ، كۆپلىگەن جامائەتنى بىر يەرگە جىغىپ، ئۆزئارا ھېيتلىشىدىغان شۇنداق ناھايىتى ياخشى ئەنئەنىلەرنى سۈردۈرۈپ كېلىۋاتىدۇ. بۇنىڭدىن كېيىنمۇ بۇ داۋام قىلىدۇ. بۇ ھېيتتىمۇ يەنە شۇ پائالىيەتلەرنى ئورۇنلاشتۇرغان تەشكىلاتلىرىمىز بار. ھەمدە ھەممەيلەننىڭكى كۆڭلىدە بىر يېرىمچىلىق بار، ئەمدى بۇ قاچان شۇ ھېيتنى ئۆزىمىزنىڭكى ئەركىن ۋەتىنىدە، ئۆزىمىزنىڭ تۇپرىقىدا بىر ئۆتكۈزۈش ئىمكانىمىز بولا، قاچان ئەشەدە بۇ ھېيتنى ئۆتكۈزەرمىز دەيدىغان پۈتۈن شەرق تۈركىستانلىقلارنىڭكى قەلبىدىكى ئەڭ چوڭ ئارزۇلىرىنىڭكى بىرى شۇ. قەيسەرىدىكى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ۋەكىلى خەيرۇللا ئەفەندىگىل ئەپەندى بۈگۈن ئۇيغۇرلار ھېيت نامىزىدىن كېيىن قەبرىستانلىققا بېرىپ، ئالەمدىن ئۆتكەن يېقىنلىرىنىڭ قەبرىلىرىنى زىيارەت قىلىپ، قۇربانلىقلىرىنى سويغانلىقىنى، ھېيتنىڭ ئىككىنچى كۈنىدىن تارتىپ، بۇرۇن كەلگەن ئۇيغۇرلار بىلەن ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى ۋە ئون بەشىنچى يىللىرى تايلاند، مالايزىيە ئارقىلىق كەلگەن ئۇيغۇرلار بىر يەرگە جەم بولۇپ، ئۆزئارا ھېيتلىشىپ، بىرلىك، ئىتتىپاقلىق ئىچىدە ھېيت ئۆتكۈزىدىغانلىقىنى بايان قىلدى.
بۈگۈن قۇربان ھېيتنىڭ بىرىنچى كۈنى. ھەر يىلقىسى بولغاندەك ئەتىگەن مەھەللىمىزدىكى تۈركىستان جامىيىدە ھېيت نامىزى ئوقۇپ، نامازدىن كېيىن مەسچىتنىڭ ئىچىدە جامائەت بىلەن چوڭ-كىچىك ھېيت پەتىسى قىلىپ چىققاندىن كېيىن، مازارلىقتا ئاتا-ئانا ۋە مەھەللىمىزدىن ئاخىرەتكە كۆچۈپ كەتكەن ھەمشەھەرلىرىمىزنىڭ قەبرىلىرى بېشىدا دۇئا تەكبىر ئوقۇپ قايتتۇق. قۇربانلىقلىرىمىزنى كېسىپ، قۇربان كېسەلمىگەنلەرگە ۋە يېتىم-يېسىرلارغا تارقاتتۇق. ئەتە ئەتىگەن بامدات نامازدىن. يېنىپ، مەھەللىمىزنىڭ بىر بېشىدىن ئاخىرىغىچە ئۆيمۇ ئۆي ھېيت پەتىسى قىلىمىز. بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش بەشىنچى يىلىدىن ھازىرغىچە ھەر ھېيتتا بۇ ئۆرپ-ئادەتلىرىمىزنى تاشلىماي كېلىۋاتىمىز. باشتا ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندا ياشاۋاتقان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ھۆر، مۇستەقىل بولۇپ ھېيت ئۆتكۈزۈشىنى جانابى ئاللاھتىن تىلەيمەن. تۈركىيە، ئۇيغۇر دىيارىدىن كېلىپ ئوقۇۋاتقان ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلار ئەڭ كۆپ دۆلەتلەردىن بىرى بولۇپ، ئىگىلىشىمىزچە، تۈركىيەنىڭ ھەر قايسى ئۇنىۋېرسىتېتلىرىدا ئوقۇۋاتقان ئىككى مىڭ ئەتراپىدا ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى بار ئىكەن. بەش يىلدىن بېرى تۈركىيەنىڭ قارابۈك ئۇنىۋېرسىتېتى تارىخ كەسپىدە دوكتورلۇق ئۈچۈن ئوقۇۋاتقان ماھمۇتجان ئەركىن ئەپەندى تۈركلەرنىڭ ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلارغا ياردەم قىلىۋاتقانلىقىنى، تۈركلەرگە رەھمەت ئېيتىدىغانلىقىنى، ئەمما ۋەتەندىكى ئۇرۇق تۇغقانلىرى بىلەن ئالاقىسى ئۈزۈلۈپ قالغان بولغاچقا كۆڭلىنىڭ بەكلا يېرىم ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
تۈركىيەنىڭ قارابۈك شەھىرىدە ياشاۋاتىمەن، بۇ جەرياندا شەرقىي تۈركىستاندىكى ئاتا-ئانام، قېرىنداش، دوست-بۇرادەرلىرىم بىلەن بىر قېتىممۇ ئالاقىلىشىپ كۆرۈشۈپ باقمىدىم. بۈگۈن بىز مۇسۇلمانلارنىڭ كاتتا بايرىمى قۇربان ھېيت. مەن بۇ مۇبارەك بايرامنى تۈرك قېرىنداشلىرىمىز بىلەن ھېيتلىشىپ، پەتىلىشىپ ئىنتايىن خۇشال ئۆتكۈزۈۋاتقان بولساممۇ، ئەمما ۋەتىنىمىزدىكى ئاتا-ئانام، قېرىنداشلىرىم، دوست-بۇرادەرلىرىم ۋە خەلقىمنى ئويلاپ ئىنتايىن ئازابلىنىۋاتىمەن. ئۇلارنىڭ تەقدىرىدىن ئەنسىرەۋاتىمەن. جازا لاگېرىدىكى، ئۆلۈم لاگېرىدىكى قېرىنداشلىرىمىزنىڭكى ھاياتىدىن ئىنتايىن ئەنسىرەۋاتىمەن. ئەركىن، دېموكراتىك ياشاۋاتقان تۈرك قېرىنداشلىرىمىزنىڭكى بايرام خۇشاللىقىنى كۆرۈپ، بىزنىڭمۇ نە زامان ۋەتىنىمىزنىڭكى ئازاد بولاپ، تۈرك قېرىنداشلىرىمىز كېبى بىر خۇشال، خۇرام بايرام ئۆتكۈزەرمىز دەپ ئۇلۇغ ئاللاھنى تىلەۋاتىمەن ۋە ئىنتايىن ئازابلىنىۋاتىمەن. رەسمىي بولمىغان ستاتىستىكىلارغا ئاساسلانغاندا، تۈركىيەدە سەكسەن مىڭ ئەتراپىدا ئۇيغۇر بار بولۇپ، تېخى تۈرك پۇقرالىقىغا ئۆتەلمىگەن ئۇيغۇرلارنىڭ سانى ئون ئىككى مىڭ ئەتراپىدا ئىكەن.
خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ئېتىقاد پائالىيەتلىرىنى قاتتىق چەكلەۋاتقان مەزگىلدە، قازاقىستانلىق ئۇيغۇرلار مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار بىلەن بىر قاتاردا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق قۇربان ھېيتىنى مەسچىتلەردە ھېيت نامىزىنى ئوقۇش ۋە باشقا ھېيتلىق پائالىيەتلەر بىلەن كۈتۈۋالدى. تۆۋەندە قازاقىستاندىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغاندىن قازاقىستاندىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ھېيتلىق پائالىيەتلىرىنىڭ تەپسىلاتىنى ئاڭلايسىزلەر.
يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇن كۈنى قازاقىستاندىكى ئۇيغۇر جامائىتى مۇھاجىرەتتە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار بىلەن بىر قاتاردا بۇ يىللىق قۇربان ھېيتىنى كۈتۈۋالدى. قازاقىستان جۇمھۇرىيىتى ئۇيغۇر ئېلىدىن قالسا، ئۇيغۇرلار نوپۇسى ئەڭ كۆپ جايلاشقان ئوتتۇرا ئاسىيا مەملىكىتىدۇر. بۈگۈن قازاقىستاندىكى بارلىق مەسچىتلەردە قۇربان ھېيتى نامىزى ئوقۇلدى. ئۇيغۇرلار قازاقىستاندىكى باشقا كۆپلىگەن مىللەتلەر بىلەن بىرلىكتە بۇ يىلقى قۇربان ھېيتىنى كۈتۈۋالدى. ھېيت نامىزى ئوقۇلۇپ بولغاندىن كېيىن، ئەنئەنە بويىچە ئۇيغۇرلار زىچ ئولتۇراقلاشقان يېزا ۋە مەھەللىلەرنىڭ كۆپچىلىكىدە ناغرا سۇنايلار چېلىنىپ، شوخ ئۇسسۇللار ئوينالدى. مەخسۇس ماشىنىلارغا ئورۇنلاشتۇرۇلغان ناغرا سۇنايلارنىڭ ئاۋازلىرى كوچا-كوچىلاردا ياڭرىدى. قازاقىستاندىكى ئۇيغۇرلار ئاساسلىقى ئالمۇتى شەھىرى ۋە ئالمۇتى ۋىلايىتى تەۋەسىدىكى يېزا-قىشلاقلارغا جايلاشقاندۇر. بىز بۇ مۇناسىۋەت بىلەن ئالمۇتا ۋىلايىتى ئەمگەكچىقازاق ناھىيەسى غەيرەت يېزىسىنىڭ تۇرغۇنى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ۋەكىلى بەختىشات مەمەتباقىيېف ئەپەندى بىلەن سۆزلەشتۇق. ئۇ ئۆز يۇرتىدا ئۇيغۇر، قازاق ۋە باشقىمۇ مىللەتلەرنىڭ مەسچىتكە يىغىلىپ بىرگە ھېيت نامىزىنى ئوقۇغانلىقىنى، ھەر مىللەت ۋەكىللىرىنىڭ ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان ئىناق ياشاپ كېلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى.
بىرىنچىدىن، مەن پۈتكۈل دۇنيا ئۇيغۇرلىرىنى قۇربان ھېيتى مەيرىمى بىلەن چىن قەلبىمدىن تەبرىكلەيمەن. بىزمۇ بۈگۈن سەھەردە مىچىتقا بېرىپ ھېيت نامازىنى ئوقۇدۇق. ئاندىن قەبرىستانلىققا چىقىپ ھاياتتىن ئۆتكەن ئاتا-ئانىلىرىمىز، يېقىنلىرىمىز، دوست-بۇرادەرلىرىمىز بېشىدا قۇرئان ئوقۇدۇق. شۇنىڭ بىلەن ئاساسەن قۇربانلىق قىلغان ئۆيلەرنى ئارىلىدۇق. ئۇ يەرلەردە قۇربانلىقتىن قۇرۇق ئېغىز تەگمەي، قۇربانلىقنى كۆپ بالىلىق ئائىلىلەرگە، ئاتىدىن ياكى ئانىدىن ئايرىلىپ ئېغىر ئەھۋالغا چۈشۈپ قالغان ئائىلىلەرگە، ناكا كىشىلەرگە تاراتتۇق. شۇنداقلا قۇربانلىق قىلىپ يىغىلغان ئۆيلەردە مەلىمىزنىڭ بۈگۈنكى ئەھۋالىنى، ئۆزىمىز ياشاۋاتقان ئېلىمىزنىڭ، قازاقىستاننىڭ ھازىرقى ۋەزىيىتى، ئومۇمەن خەلقىمىزنىڭ بېشىغا چۈشۈۋاتقان قايغۇ-ھەسرەت بىلەن بىر قاتاردا خۇشاللىقلىرىمىزمۇ ھەققىدە پاراڭلار بولدى.
ئۇ يەنە ئۇيغۇر ئېلىدىكى ۋەزىيەت ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى.
ئەلۋەتتە، بىز مۇشۇ كۈندە ئانا ۋەتىنىمىزدىكى قېرىنداشلىرىمىزنىڭ تەقدىرى بەك ئويلاندۇرىدۇ ۋە تەشۋىشلەندۈرىدۇ. مۇشۇ كۈندە باشقا تۈرك مۇسۇلمان مەملىكەتلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارغا بولغان مۇناسىۋىتى، تۇتقان سىياسىتى بىزنى قاتتىق ئېچىندۇرىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن دولقۇن ئەيسا باشلىق دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ھازىر ئۇيغۇرلارنىڭ بۈگۈنكى پاجىئەلىك تەقدىرىنى پۈتكۈل دۇنياغا ئاڭلىتىش ئۈچۈن چوڭ ئىشلارنى قىلىۋاتىدۇ. مۇشۇ مۇناسىۋەت بىلەن بارلىق قېرىنداشلىرىمىزنى ۋە قانداشلىرىمىزنى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ قانۇنىي ھوقۇقلىرىنى باشقىمۇ ئازاد ئەركىنلىككە ياشاۋاتقان خەلقلەر ئوخشاشلا بىر قاتاردا ھىمايە قىلىشقا چاقىرىمەن. خەلقىمىزگە ئازادلىق، ئەركىنلىك، خاتىرجەملىك تىلەيمەن. بەخشەت مەمەتباقىيېۋ يەنە بۇ يىل ئۆز يېزىسىدا ئىككى چوڭ يېڭىلىقنىڭ يۈز بەرگەنلىكىنى بىلدۈردى. ئۇنىڭ ئېيتىشىچە، چوڭلار ۋە ياشلارنىڭ تەشەببۇسى بىلەن يېزىدىكى مەسچىت كېڭەيتىلىپ، يېڭى ئۇسلۇبتا ياسالغان ھەمدە قۇربان ھېيتى نامىزى ئوقۇلغان. شۇنىڭدەك يۇقىرىنىڭ كۆرسەتمىسى بىلەن يېزا ياشلىرىدىن شاھزات مۇرات ئوغلى مەسچىتنىڭ يېڭى ئىمامى بولۇپ سايلانغان. قازاقىستان ئۇيغۇر ياشلار بىرلىكىنىڭ ئەزاسى قولداش شەمشىدىنوۋ ئەپەندى مۇنداق دېدى.
ھازىر ھۆكۈمىتىمىزنىڭ ياشلارغا بولغان غەمخورلۇقى كۈچىيىۋاتىدۇ. يەنى ئۆز ئېلىنى، خەلقىنى قەدىرلەش، دۆلەت تىلى قازاق تىلىنى ھۆرمەتلەشتىن تاشقىرى باشقىمۇ مىللەتلەرنىڭ تىلىنى، مەدەنىيىتىنى قەدىرلەش ئەلۋەتتە ئېلىمىز بىرلىكىنىڭ، خەلقىمىز دوستلۇقىنىڭ كېلەچەك كاپالىتى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بىزمۇ بارلىق مۇمكىنچىلىكلەردىن پايدىلىنىپ، تىلىمىزنى، مائارىپىمىزنى، تارىخىمىز، ئۇرپ-ئادەتلىرىمىزنى ساقلاپ قېلىشقا تىرىشىۋاتىمىز. شۇ جۈملىدىن قۇربان مەيرىمى ئوخشاش ئەنئەنىلىرىمىز ۋە باشقىلار بىزگە شۇنداق مۇمكىنچىلىكلەرنى يارىتىپ بېرىۋاتىدۇ. پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ، مەن بارلىق ياشلىرىمىزنى ئاتا-بوۋىلىرىمىزنىڭ ئىزىنى بېسىپ، ئۆز خەلقى، ئېلى ئۈچۈن خىزمەت قىلىشقا چاقىرىمەن. قۇربان ھېيتىڭلار مۇبارەك بولسۇن!
جۇمھۇرىيەتلىك ئۇيغۇر ئېتنو مەدەنىيەت مەركىزى يېنىدىكى ئاقساقاللار كېڭىشىنىڭ رەئىسى يارمەمەت كېبىروۋ ئەپەندى مۇنداق دېدى.
قازاقىستاندىكى يېزا ۋە مەھەللىلەردە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار روزا ۋە قۇربان ھېيتلىرىنى بىرلىكتە قىزغىن ئۆتكۈزىدۇ. ئىلگىرى، يەنى ساۋېت دەۋرىدە ئۇنداق ئەمەس ئىدى. ھېيتتا ئاھالە توپ-توپ بولۇپ ئۈچ كۈن بىر-بىرىنى يوقلاپ ھېيت ئوينايدۇ. مىللىي مۇزىكا، ناخشا ۋە ئۇسسۇللارنى ئىجرا قىلىدۇ، شۇنداقلا مىللىي تائاملارنى تەشۋىق قىلىدۇ، مۇشۇ ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ مىللىي ئۇرپ-ئادەتلىرىنى ساقلاپ كېلىۋاتىدۇ. بولۇپمۇ ياشلارنىڭ مۇشۇنداق مەيرەملەرگە بولغان ئالاقىسى قەتئىي ئۆزگەردى، ئۇلارنىڭ دىنغا ۋە مىللىي ئەنئەنىلىرىمىزگە بولغان كۆز قارىشىمۇ ياخشى تەرەپكە ئۆزگىرىۋاتىدۇ، ئەلۋەتتە. ھازىرقى كۈندە بىزدىكى ئەركىنچىلىك تارىخىي ۋەتىنىمىزدىكى ئەركىنلىكلەر بىلەن سېلىشتۇرۇشقا بولمايدۇ. ئۇ ياقتا مىللىي دىنىي كەمسىتىشلەرنىڭ بولۇۋاتقانلىقىنى بىز ياخشى بىلىمىز. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يەردىكى مۇمكىنچىلىكلەرنى پايدىلىنىپ ئۆزىمىزنىڭ مىللىي كىملىكىمىزنى ساقلاپ كېلىۋاتىمىز.
يارمەمەت كېبىروۋنىڭ ئېيتىشىچە، زاريا ۋوستوكا مەھەللىسىدە ئاساسىي جەھەتتىن ئۇيغۇرلار ۋە تۇڭگانلار ياشايدىكەن. مەھەللىدە ئىككى مەسچىت بولۇپ، ئۇيغۇرلارنىڭ توپلىشىپ ھېيت نامىزى ئوقۇيدىغان مەسچىتىگە مىڭدىن ئوشۇق ئادەم يىغىلىپ تۇرىدىكەن. ئۇ مەھەللىدە نارەسمىي مەلۇماتلار بويىچە ئون مىڭغا يېقىن ئۇيغۇر تۇرىدىغانلىقىنى، شۇنىڭدەك مۇرات ھەمرايېف نامىدىكى مەكتەپنىڭمۇ ھازىرغىچە مەۋجۇت بولۇپ، ئۇ يەردە ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ ئۆز ئانا تىلىدا بىلىم ئالىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئالمۇتى شەھىرى ئەۋەزوف ناھىيەلىك باش يىگىت بېشى ئازات ئىبراھىموۋ ئەپەندى مۇنداق دېدى.
ھەر ژىلى روزا ۋە قۇربان ھېيتلىرىدا ئالمۇتىنىڭ ئۇيغۇر كۆپ ياشايدىغان دوستلۇق، سۇلتانقورغان، زەرىۋاستوك، گورنىي گىگانت مەھەللىلىرىدە ناھايىتى داغدۇغىلىق ۋە قىزىق ئۆتىدۇ. ئۆزەم تۇرىدىغان دوستلۇق مەھەللىسىدە ھەر ژىلى شۇنداق ئەھۋالنى بايقاشقا بولىدۇ. ئۇيغۇر، قازاق ۋە تۈرك ۋە باشقا مىللەتلەر بولۇپ ئىككى-ئۈچ مىڭغا يېقىن ئادەم قاتنىشىدۇ. بۈگۈنمۇ شۇنداق بولدى. ھېيت نامىزىدىن كېيىن ناغرىلار، سۈنەيلەر ماشىنىلارغا ئولتۇرۇۋېلىپ كوچىمۇ-كوچا مېڭىپ شوخ ئاھاڭلىرى بىلەن خەلقنى ھەيران قالدۇردى. مۇشۇنداق ئەھۋالنى ئۇيغۇرلار كۆپ تۇرىدىغان يەركەنت شەھىرىدە چونجا ۋە چېلەك يېزىلىرىدىمۇ بايقاشقا بولىدۇ.
ئازات ئىبراھىموۋنىڭ ئېيتىشىغا قارىغاندا، دوستلۇق مەھەللىسىدە يىگىرمە مىڭغا يېقىن ئۇيغۇر ئاھالىسى ياشايدىكەن. ئۇيغۇرلار ياشايدىغان ھەر بىر يېزا ۋە مەھەللىلەردە بىردىن، ھەتتا ئىككىدىن مەسچىتلەر مەۋجۇت ئىكەن. ئۇيغۇرلارنىڭ ئەڭ كۆپ يىغىلىدىغان بايراملىرى روزا ھېيت ۋە قۇربان ھېيت بولۇپ، ئۇيغۇرلار بۇ بايراملارنى بەك كۈتىدىكەن ۋە ئەزىزلەيدىكەن. ئىگىلىشىمىزچە، ھازىر ئۇيغۇرلار قازاقىستاننىڭ ئالمۇتى شەھىرى ۋە ۋىلايىتىدىن تاشقىرى يەنە مەملىكەتنىڭ جەنۇبىي رايونلىرىدىمۇ ياشايدىكەن. سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى يىمىرىلىپ، قازاقىستان مۇستەقىللىك ئالغاندىن بۇيان تا ھازىرغىچە يېڭى مەسچىتلەر سېلىنىپ، بارلىق خەلقلەرنىڭ دىنىي ئەركىنلىكلىرىگە كەڭ ھوقۇقلار بېرىلىپ كەلمەكتە. بۇ يىلمۇ قازاقىستان دىنىي باشقارمىسىنىڭ ئالاھىدە پەرمانى بىلەن پۈتكۈل ئەلدە ئۈچ كۈن قۇربان ھېيتنى تەبرىكلەش، شۇ جۈملىدىن ھېيتنىڭ بىرىنچى كۈنىنى دەم ئېلىش كۈنى قىلىش بەلگىلەنگەن. ھىندىستان دائىرىلىرى يېقىنقى ئون يىلدىن بېرى لاداخ ۋە جامۇ كەشمىردىكى تۈرمىلەردە چېگرادىن قانۇنسىز ئۆتكەن دېگەن سەۋەب بىلەن، تۇتۇپ تۇرۇۋاتقان ئۈچ نەپەر ئۇيغۇر ئاكا-ئۇكىنى ئۆتكەن ھەپتە جامۇ كەشمىردىن ھىندىستاننىڭ باشقا شتاتىدىكى تۈرمىگە يۆتكەپ كەتكەن. بۇ ۋەقە بۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ئادۋوكاتى ۋە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىدا ئەندىشە قوزغىماقتا. تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر.
ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلدىن بېرى ھىندىستان چېگرىسىدىن قانۇنسىز ئۆتۈش بىلەن ئەيىبلىنىپ، ھىندىستاننىڭ لاداخ، جامۇ كەشمىر رايونلىرىدىكى تۈرمىلەردە تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان ئۈچ نەپەر ئاكا-ئۇكا ئۇيغۇر مۇساپىرلىرى ئۆتكەن ھەپتە تۇيۇقسىز جامۇ كەشمىردىكى تۈرمىدىن ھىندىستاننىڭ باشقا بىر شتاتىدىكى تۈرمىگە يۆتكەپ كېتىلگەن ھىندىستان دائىرىلىرىنىڭ ئاكا-ئۇكا ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنى خىتايغا قايتۇرۇپ بېرىش خەۋپى مەۋجۇتلۇقى ۋە بۇ چەت ئەلدىكى بەزى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ۋە خەلقئارالىق كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنى ئەندىشىگە سېلىپ ھەر قانداق ئەھۋالدا بۇ ئۈچ ئۇيغۇر ئاكا-ئۇكىنى خىتايغا قايتۇرماسلىقنى تەلەپ قىلىۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئۇلارنىڭ باشقا تۈرمىگە يۆتكەپ كېتىلىشى ھىندىستان دائىرىلىرىنىڭ مەقسىتىگە قارىتا تېخىمۇ ئەندىشە پەيدا قىلغان يېقىندا بۇ ئۈچ نەپەر ئۇيغۇر مۇساپىرنىڭ ئادۋوكاتى ۋە ئۇلارنىڭ ۋەقەسىدىن خەۋەردار ژۇرنالىستلار رادىيومىزغا ھىندىستان ئىچكى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ ئۇلارنى خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بېرىشىنىڭ رېئال خەۋپ ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن بۇ دېلو ئۆتكەن ھەپتە رادىيومىز ۋە باشقا بەزى خەلقئارالىق تاراتقۇلاردا خەۋەر قىلىنىپ كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ دىققىتىنى قوزغىغان كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى بايانات ئېلان قىلىپ، ھىندىستان دائىرىلىرىدىن بۇ كىشىلەرنى خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بەرمەسلىكنى، ھىندىستان BDT مۇساپىرلار ئەھدىنامىسىغا ئىمزا قويغان دۆلەت بولمىسىمۇ، لېكىن خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق ئەھدىنامىلىرىغا ئەمەل قىلىش مەجبۇرىيىتى بارلىقىنى ئاگاھلاندۇرغانىدى. ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنىڭ ئادۋوكاتى مۇھەممەد شافىي لاسونىڭ يىگىرمە يەتتىنچى ئىيۇن رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە ھىندىستان دائىرىلىرى يىگىرمە ئۈچىنچى ئىيۇن يەنى ئۆتكەن جۈمە كۈنى ئەتىگەندە ئاكا-ئۇكا ئۈچەيلەننى جامۇ كەشمىردىكى كوت باۋال تۈرمىسىدىن تۇيۇقسىز پەنجابنىڭ جەنۇبىدىكى خاريانا شتاتىنىڭ كارنال شەھىرىدىكى تۈرمىگە يۆتكەپ كەتكەن دائىرىلەر تۇتقۇنلارنى يۆتكەپ كېتىشتىن بىر كۈن ئاۋۋال يەنى پەيشەنبە كۈنى ئۇلارنىڭ ئادۋوكاتىغا خەۋەر بەرگەن جامۇ كەشمىر ھۆكۈمىتى ئىچكى ئىشلار نازارىتى يىگىرمىنچى ئىيۇن كۈنى ئادىل تۇرسۇن ئابدىخالىق تۇرسۇن ۋە ئابدۇسالام تۇرسۇن ئىسىملىك بۇ ئۈچ ئۇيغۇر ئاكا-ئۇكا ھەققىدە چىقارغان قارارىدا مەسلىھەت كومىتېتى بىر قارار چىقارغىچە ياكى تۇتقۇنلار كەلگەن دۆلىتىگە قايتۇرۇلغىچە ئۇلارنىڭ ھىندىستان ئاممىۋى بىخەتەرلىك قانۇنى بويىچە داۋاملىق تۇتۇپ تۇرۇلىدىغانلىقى بىلدۈرۈلگەن

مەن ئالىي سوتتىكى ئادۋوكاتلار بىلەن ئالاقىلەشسەم ئۇلار بۇنداق قىسقا ۋاقىتتا ئۇلارنى يۆتكەشتىن توختىتىپ قالغىلى بولمايدىغانلىقىنى دېدى ئادۋوكات لاسونىڭ ئېيتىشىچە ھىندىستان دائىرىلىرىنىڭ بۇ ئۈچ ئاكا-ئۇكىنى باشقا شتاتتىكى تۈرمىگە يۆتكەش سەۋەبى ئۆزلىرىگە ئېنىق بولمىسىمۇ لېكىن ئۇ كېيىنكى ۋاقىتلاردا ئۇلارنىڭ دېلوسىنىڭ خەلقئارالىق دىققەت قوزغىشى ھىندىستان دائىرىلىرىنى بىئارام قىلغان بولۇشى مۇمكىنكەن مۇھەممەد شافىي لاسو، سىزمۇ بىلگەندەك، بەلكىم بۇ دېلو خەلقئارالىق دىققەت قوزغىغان بىر مەسىلە بولۇپ قالغان. بۇ ۋەقەنىڭ خەلقئارالىق سەۋىيىدە كىشىلەرگە تونۇلۇشى بەلكىم بۇنىڭ بىر سەۋەبى بولۇشى مۇمكىن. ئۇلارنى ئۆتكۈزۈپ بېرىش ئۇرۇنۇشلىرى بولسىمۇ، لېكىن بۇنىڭ ئۇلار ئۈچۈن يەنە مەلۇم شەرتلەرنى ھازىرلىشى، خىتاي كېرەكلىك ھۆججەتلەر بىلەن تەمىنلىشى لازىم، لېكىن بۇ شەرتلەرنى تېخى ھازىرلىمىغان. ئادىل ئابدىخالىق ۋە ئابدۇسالام ئىسىملىك بۇ ئۈچ ئاكا-ئۇكىلار ئۇيغۇر ئېلىنىڭ قاغىلىق ناھىيەسىدىن بولۇپ ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى ئالتىنچى ئايدا قاراقۇرۇم تاغلىرىدىن ئۆتۈپ ھىندىستان كونتروللۇقىدىكى لاداخ چېگراسىغا كىرگەندە ھىندى تىبەت چېگرا قوغداش قىسىملىرى تەرىپىدىن قولغا ئېلىنغان ئۇلار ھىندىستان چېگراسىغا قانۇنسىز كىرىش بىلەن ئەيىبلىنىپ ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى ئون سەككىز ئايلىق قاماققا ھۆكۈم قىلىنغان ئۇلار ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلى قاماق جازاسىنى تولدۇرۇشىغا ھىندىستان دائىرىلىرى بۇ قېتىم ئۇلارنى كەشمىر ئۈچۈن چىقىرىلغان ئاممىۋى بىخەتەرلىك قانۇنى بويىچە ئەيىبلەپ يېقىنقى سەككىز يىلدىن بېرى ئۇلارنى ئىزچىل تۈرمىدە تۇتۇپ كەلمەكتە ھىندىستان دائىرىلىرىنىڭ بۇ ئۈچ ئۇيغۇرنى ئون يىلدىن بېرى تۈرمىدە تۇتۇپ تۇرۇشى ئۆتكەن ھەپتە كىشىلىك ھوقۇق كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ تەنقىدىگە ئۇچرىغان ئۇلار ھىندىستان ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا پاناھلىق تىلەش پۇرسىتى بېرىشىنى تەلەپ قىلغان بۇ قېتىم ئۇلارنىڭ تۇيۇقسىز باشقا تۈرمىگە يۆتكىلىشى كىشىلىك ھوقۇق كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ تېخىمۇ ئەندىشىسىنى قوزغىدى مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ خىتاي ئىشلىرى ئالىي تەتقىقاتچىسى مايا ۋاڭ يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇن بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا ھىندىستان دائىرىلىرىنىڭ ئون يىل مابەينىدە ئۇلارغا سىياسىي پاناھلىق پۇرسىتى بەرمىگەنلىكىنى تەنقىد قىلدى
مايا ۋاڭ مۇنداق دەيدۇ، مەن شۇنى ئېيتىمەنكى، ئۇيغۇرلار شىنجاڭغا مەجبۇرىي قايتۇرۇلماسلىقى كېرەك، چۈنكى ئۇلار ئۇ يەردە تەن جازاسى ۋە خالىغانچە تۇتقۇن قىلىنىپ، قاماققا ئېلىنىش خەۋپىگە ئۇچرايدۇ. بۇ ئۈچ ئاكا-ئۇكىغا قايسى جايدىن سىياسىي پاناھلىق تىلەپ شۇ جايغا ئورۇنلىشىش پۇرسىتى بېرىلىشى كېرەك. لېكىن ئۇلارغا ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلدىن بېرى بۇ پۇرسەت بېرىلمىگەندەك قىلىدۇ. مايا ۋاڭنىڭ كۆرسىتىشىچە ھىندىستاندىكى ئۈچ ئۇيغۇرنىڭ ئەھۋالى تايلاندتىكى ئۇيغۇرلارغا ئوخشاپ قالغان بولۇپ ئۇلار قاماقتا ۋە ياكى كۆچمەنلەر لاگېرلىرىدا تۇتۇپ تۇرۇلماسلىقى كېرەك سىياسىي پاناھلىق تىلىگۈچىلەر ۋە مۇساپىرلار ئۇزۇن مەزگىل تۇتۇپ تۇرۇلماسلىقى كۆچمەنلەرنى تۇتۇپ تۇرۇش مەركەزلىرىگە قامالماسلىقى كېرەك ئۇلارنىڭ سىياسىي پاناھلىق تىلىشى ئۇلارنىڭ ئۆزىنى بىخەتەر ھېسابلايدىغان ئۈچىنچى بىر دۆلەتكە ئورۇنلىشىشىغا يول قويۇلۇشى كېرەك نۆۋەتتە بۇ ئۈچ ئاكا ئۇكىنىڭ ئەھۋالى تايلاندتىكى ئۇيغۇرلارغا ئوخشاپ قالغاندەك قىلىدۇ سىزگىمۇ مەلۇم بولغاندەك تايلاندتىكى ئۇيغۇرلار ئۇزۇندىن بېرى ئىنتايىن ناچار شارائىتلاردا تۇتۇپ كېلىندى كىشىلىك ھوقۇق كۆزىتىش تەشكىلاتى تايلاند دائىرىلىرىنى بۇ كىشىلەرنى قەرەلسىز تۇتۇپ تۇرۇشقا خاتىمە بېرىپ ئۇلارنى قويۇپ بېرىشكە چاقىرىپ كەلمەكتە بۇ كىشىلەرگە سىياسىي پاناھلىق تەلەپ قىلىش پۇرسىتى بېرىلىشى كېرەك بىز شۇ مۇناسىۋەت بىلەن يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇننى ھىندىستاننىڭ ۋاشىنگتوندا تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسى ۋە جەنۋەدىكى بې دې تې مۇساپىرلار مەھكىمىسىگە خەت يېزىپ ھىندىستان ئەلچىخانىسىدىن ئۇيغۇر تۇتقۇنلىرىنى باشقا تۈرمىگە يۆتكەش مەقسىتىگە چۈشەنچە بېرىشنى تەلەپ قىلغان بولساقمۇ لېكىن ھىندىستان ئەلچىخانىسى خېتىمىزگە ھازىرغا قەدەر جاۋاب بەرمىدى

بې دې تې مۇساپىرلار مەھكىمىسىنىڭ يەر شارى ئالاقە ئىشلىرى دىرېكتورى جۇڭ ئا گېدېنى ۋىليامس خانىم يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇن مۇناسىۋەتلىك كىشىلەرنىڭ خېتىمىزگە جاۋاب قايتۇرىدىغانلىقىنى ئېيتقان بولسىمۇ ئەمما ئۇلاردىن ھازىرغا قەدەر جاۋاب كەلمىدى ئادۋوكات مۇھەممەد شافىي لاسۇنىڭ ئېيتىشىچە ئۇ ئىلگىرى بې دې تې مۇساپىرلار مەھكىمىسىنىڭ ھىندىستاندا تۇرۇشلۇق ئىشخانىسى بىلەن ئالاقىلىشىپ ئۇلاردىن ياردەم سورىغان لېكىن بۇ ئىشخانا ئۇلارغا ياردەم بېرىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن ھىندىستان ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇلارنى سىياسىي پاناھلىق تىلىگۈچى دەپ ئېتىراپ قىلىشىنى تەلەپ قىلغان ئىكەن ئادۋوكات مۇھەممەد شافى لاسۇ يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇن قايتا زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا ئۆزىنىڭ خاريانا كارنال تۈرمىسى بىلەن تېلېفوندا ئالاقىلەشقانلىقى ئۇيغۇر ئاكا ئۇكىلارنىڭ ياخشى تۇرۇۋاتقانلىقىنى ئېيتقانلىقىنى كېلەر ئاينىڭ باشلىرىدا ئۇلار بىلەن كۆرۈشۈشكە بارىدىغانلىقى ئەمما ئۇلار تۇرۇشلۇق جاي بەك ئىسسىق بولۇپ ئۇلارنىڭ بۇنىڭغا بەرداشلىق بېرەلمەسلىكىدىن ئەندىشە قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى I told them just to give them some facilities like مۇھەممەد شافى لاسۇ مۇنداق دەيدۇ مەن دائىرىلەردىن ئۇلارنى بەزى ئەسلىھەلەر بىلەن تەمىنلىشىنى تەلەپ قىلدىم چۈنكى ئۇ يەرنىڭ ھاۋاسى بەك ئىسسىق ئۇلارنىڭ ئىسسىق ھاۋاغا بەرداشلىق بېرىش ئىممۇنىتېتى كۈچلۈك ئەمەس بىز ئۇلارنى سوغۇقراق جايدا تۇتۇشىنى تەلەپ قىلغان بولساقمۇ لېكىن ئۇلار داۋاملىق ئىسسىق جايلارغا ئورۇنلاشتۇرۇلۇپ كەلدى دائىرىلەر بىز ئىمكانىيەت يار بەرگەن ئەسۋابلار بىلەن تەمىنلەيمىز دەيدۇ دائىرىلەر بىز ئىمكانىيەت يار بەرگەن ئەسۋابلار بىلەن تەمىنلەيمىز دەيدۇ بۇ رايوندا ئىككى خىل يامغۇر پەسلى بار

ھىندىستاندىكى سىم ناملىق تور بېكىتى يىگىرمە يەتتىنچى ئىيۇن بەرگەن بۇ ھەقتىكى بىر تەپسىلىي خەۋىرىدە خاريانا تۈرمە باشقۇرۇش ئىدارىسىدىن بىر ئەمەلدارىنىڭ ئادىل تۇرسۇن ئابدۇخالىق تۇرسۇن ئابدۇسالام تۇرسۇننىڭ كارنال تۈرمىسىدە ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەنلىكىنى ئېيتقان مەزكۇر تور بېكىتىنىڭ خەۋىرىدە كۆرسىتىلىشىچە بۇ ئاكا ئۇكا ئۈچەيلەننىڭ ئاممىۋى بىخەتەرلىك قانۇنى بويىچە تۇتۇپ تۇرۇش سۈرۈكى يىگىرمە يەتتىنچى ئىيۇن توشقانىكەن خەۋەردە دائىرىلەرنىڭ شۇ ۋاقىتتىلا ئۇلارنى خاريانادىكى كارنال تۈرمىسىگە يۆتكىگەنلىكى بىلدۈرۈلگەن. بۇنىڭغا قارىتا كىشىلىك ھوقۇق كۆزىتىش تەشكىلاتىدىكى مايا ۋاڭ، بۇ دېلودا ئۇلار غەيرىئىنسانىي شارائىتتا قەرەلسىز تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتىدۇ، بۇنىڭغا چوقۇم خاتىمە بېرىلىشى كېرەك. ئۇلار بۇنداق غەيرىئىنسانىي شارائىتتا بۇنىڭدەك ئۇزۇن مەزگىل تۇتۇپ تۇرۇلماسلىقى، شۇنداقلا BDT مۇساپىرلار مەھكىمىسى تەرىپىدىن مۇساپىرلىق سالاھىيىتىگە ئېرىشىش پۇرسىتىدىن مەھرۇم قالدۇرۇلماسلىقى كېرەك. ئۇلار بۇ كىشىلەرنىڭ مۇساپىرلىق سالاھىيىتىگە تېز ئارىدا قارار قىلىشى كېرەك دەيدۇ. مەلۇم بولۇشىچە، ئالدىنقى ھەپتە ئېچىلغان BDT كىشىلىك ھوقۇق يىغىنىنىڭ ئەللىك ئۈچىنچى نۆۋەتلىك يىغىنىدا خىتاي ۋەكىلى ئۇيغۇر، تىبەت، خوڭكوڭلۇقلار ۋەزىيىتى ھەققىدە سورالغان سوئاللارغا جاۋاب قايتۇرۇپ، بۇ مىللەتلەرنىڭ تارىختىكى ئەڭ ياخشى بىر دەۋردە بەختلىك ياشاۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن، شۇنداقلا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئىنكار قىلغان. تۆۋەندە دىققىتىڭلار گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمنىڭ بۇ ھەقتىكى مەلۇماتلىرىدا بولسۇن. خىتاي خەلقئارا رادىئو قانىلى گېرمانچە ئاڭلىتىشىنىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى ئىيۇندىكى خىتاي ۋەكىلى شىنجاڭ توغرىسىدىكى سوئاللارغا قارىتا مەيدانىنى ئىپادىلىدى ناملىق خەۋىرىدە بايان قىلىشىچە،

شىنجاڭ بىلەن تىبەت نۆۋەتتە سىجىل ئىقتىسادىي تەرەققىيات، ئىجتىمائىي ئىناقلىق ۋە مۇقىملىق ئىچىدە كىشىلىك ھوقۇق تەرەققىيات تارىخىدىكى ئەڭ ياخشى بىر دەۋرنى باشتىن كەچۈرمەكتە. خوڭكوڭدا دۆلەت خەۋپسىزلىكى قانۇنى يولغا قويۇلغاندىن كېيىن، خوڭكوڭ ئاھالىسىنىڭ ئاساسىي ھوقۇقى ۋە ئەركىنلىكى كاپالەتكە ئىگە قىلىنىپ، ئەدلىيەنىڭ مۇستەقىللىقى ۋە دۆلەتنىڭ خەۋپسىزلىكى ئۈنۈملۈك قوغدىلىشقا ئېرىشتى.

ھەر قانداق دۆلەت ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ياكى بولمىسا مۇشۇ مەسىلەن تىبەتتە بولۇۋاتقان كىشىلىك ھوقۇققا قارشى زۇلۇملارنى تىلغا ئالغان چاغدا دەرھال خىتاي دىپلوماتلىرى بۇنىڭغا قارشى نارازىلىقىنى بىلدۈرىدۇ ھەم بۇلار دائىم دەيدىغان گەپ بىز تىبەت ئۇيغۇرلارغا ھېچقانداق ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بارمىدۇق بۇ يەردە شۇنداق ياخشى تەرەققىيلەشتۈرۈپ قىلىۋاتىمىز

خەلقنىڭ قانداق بىر ھالەتتە ياشاۋاتقانلىقى پۈتۈن ئىنسانلارنىڭكى كۆڭلىگە ئايان. بۇ نۇرغۇنلىغان دەلىل-ئىسپاتلار بىلەن ئېنىقلانغان بىر ھەقىقەت. مۇشۇنداق بىر ئېنىق ئىسپات، بىر ئېنىق ھەقىقەت پۈتۈن دۇنياغا ئاشكارا بولۇپ تۇرغان ۋاقتىدىمۇ خىتاي يەنە مۇشۇنداق قالايمىقان بىلجىرلاپ، قالايمىقان جۆيلۈشتىن توختاپ قالغىنى يوق.

ئەمما يەنىلا دۇنيانىڭ مەيلى بىخەتەرلىك مەسىلىلىرى بولسۇن، ئىنسان ھەقلىرى مەسىلىلىرى بولسۇن، مۇھىت مەسىلىلىرى بولسۇن، يەنى ئىنسانىيەتنىڭ ھاياتىغا مۇناسىۋەتلىك بولغان پۈتۈن مەسىلىلەرنىڭ كۆپى يەنە مۇشۇ يەردە مۇزاكىرە قىلىنىدىغان گەپ، قارارغا باغلىنىدىغان گەپ ۋە ئىجرا قىلىنىدىغان گەپ. شۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي بۇ يەردىكى ئېغىرلىقىنى

نۇرغۇن كومىتېتلاردا خىتاينى سوراققا تارتتى مەسىلەن بۇ يىل ئىككى كومىتېت خىتاينى سوراققا تارتتى بىرسى ئىجتىمائىي ۋە مەدەنىيەت ھەقلىرى كومىتېتى يەنە بىرسى ئاياللارغا قارىتىلغان ئايرىمچىلىقنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش كومىتېتى مۇشۇ كومىتېتلارنىڭ ھەممىسىدە مۇتەخەسسىسلەر خىتاينى خېلى تەرلىتىۋاتىدۇ شۇنىڭغا خىتاي بۇ يەردە ئۆزىنىڭ ئېغىرلىقىنى يول قويۇش ئارقىلىق بۇنىڭ كۈچىدىن پايدىلىنىپ ئۆزىنىڭ جىنايىتىنى يوشۇرۇشقا باشقا دۆلەتلەرگە تەسىر قىلىشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ

xayr This concludes our program from Washington, D.C. You've been listening to Radio Free Asia.